بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكىدە مەن ئىرادە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. تۆۋەندە ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەرتىبى بويىچە ئالدى بىلەن قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلايسىلەر. بۈگۈنكى قىسقا خەۋەرلىرىمىزنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىز تەييارلىغان.
يېقىندىن بۇيان خىتايدا يېڭىباشتىن يامراۋاتقان تاجسىمان ۋىرۇسىنىڭ ۋەھىمىسى ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغاۋاتقاندا، ئۇيغۇر دىيارىدىمۇ قىسمەن ۋىرۇس يۇقۇمدارلىرىنىڭ بايقىلىشى بۇ ھەقتە تېخىمۇ كۆپ گۇمانلارغا سەۋەب بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئۈرۈمچىنىڭ مىدۇڭ رايونىدا ئالامەتسىز ۋىرۇس يۇقۇمدارلىرىدىن ئىككى كىشى بايقالغان. خەۋەردە ئۇلارنىڭ ئەر-ئايال ئىكەنلىكى ھەمدە ھازىر دوختۇرخانىدا ئايرىپ تەكشۈرۈلۈۋاتقانلىقى ئېيتىلىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ھازىرغا قەدەر ۋىرۇس يۇقۇمى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى دۆلەتنىڭ مەخپىيىتى قاتارىدا بىر تەرەپ قىلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن خىتايدىكى ۋىرۇس يۇقۇمىنىڭ زادى قايسى سەۋىيىدە ئىكەنلىكى ھازىرغىچە سىر بولۇپ كەلمەكتە ئىدى ئەمما ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئۇچۇرلار خىتاينىڭ بېيجىڭ ۋە شاڭخەي شەھەرلىرىدىكى قاتتىق قامال سەۋەبىدىن كۆپلىگەن ئۆلۈم يېتىم ۋەقەلىرىنىڭ بولغانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن

كېرىيە، نىيە ۋە چىرا قاتارلىق جايلاردا تەكشۈرۈشتە بولغاندا، پارتىيىمىزنىڭ يىگىرمىنچى قۇرۇلتىيىنىڭ غەلىبىلىك ئېچىلىشىنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن سىياسىي مۇھىتنىڭ ساغلام بولۇشىغا، مۇقىملىقنىڭ يۈكسەك سىياسىي ۋەزىپە قاتارىدا ئىزچىل داۋام قىلىشىغا مۇتلەق كېپىللىك قىلايلى، دەپ سۆز قىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ما شىڭرۈي ھەرقايسى ناھىيەلەردىكى جامائەت خەۋپسىزلىكى، سوت مەھكىمىسى، تەپتىش مەھكىمىسى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ مۇقىملىق ئۈچۈن قىلىۋاتقان خىزمەتلىرىنى كۆزدىن كەچۈرگەن بۇ جەرياندا شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى ھەققىدىكى مۇھىم يوليورۇقلىرىنىڭ روھىنى تولۇق ئەمەلىيلەشتۈرۈش شۇنىڭدەك پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نۆۋەتتىكى خەتەرگە تولغان چوڭ ۋەزىيەت ھەققىدىكى مۇھىم ھۆكۈملىرى ۋە خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا بولغان سىياسىي خىزمەت تەلەپلىرىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈش، شۇ ئارقىلىق پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ستراتېگىيىسىنى تولۇق ئىجرا قىلىش لازىملىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتكەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ما شىڭرۈي قانۇن سىستېمىسىدىكى ھەر قايسى ئورۇنلارنى كۆزدىن كەچۈرگەندە، ئۇلارنىڭ ھەر قاچان كۈرەش قىلىش روھى ۋە ئىرادىسىنى يۈكسەك دەرىجىدە ئاشۇرۇشى لازىملىقىنى، ئاشقۇنلۇق ۋە تېررورلۇققا قارشى كۈرەشنى قەتئىي بوشاشتۇرماسلىقىنى، چوڭ زوراۋانلىق ۋەقەلىرىنىڭ يۈز بېرىشىگە ھېچقانداق يوچۇق قالدۇرماسلىقىنى، داۋاملىق ھالدا مۇقىملىق خىزمىتىنى شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈش خىزمىتىنىڭ ئالدىنقى شەرتى قاتارىدا چىڭ تۇتۇش لازىملىقىنى، شۇ ئارقىلىق خەلق ئاممىسىنىڭ خاتىرجەملىك ئىچىدە تۇرمۇش كەچۈرۈشىگە كېپىللىك قىلىشى لازىملىقىنى تەپسىلىي شەرھلەپ ئۆتكەن. ئەمما بۇ جەرياندا خوتەندىكى نامراتلىق ھەققىدە، بىر ئېغىزمۇ سۆز قىلمىغان. ئانالىزچىلار خىتاي ھۆكۈمىتى تەكىتلەۋاتقان خەلق ئاممىسىنىڭ بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر دىيارىغا غايەت زور ساندا كۆچۈرۈپ كېلىنىۋاتقان خىتاي ئاققۇنلىرىغا قارىتىلغانلىقىنى ئالغا سۈرۈپ كەلمەكتە ئىدى. ئۆتكەن بەش يىللىق ئېغىر باستۇرۇش ۋە قىرغىنچىلىق جەريانىدا لاگېر سىستېمىسى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مىسلىسىز ئومۇملىشىشى ئىشقا ئاشقان نەچچە مىليون ئۇيغۇر لاگېرغا قامىلىپ بولدى دەپ قارىلىۋاتقان بىر پەيتتە ما شىڭرۇينىڭ داۋاملىق ھالدا ئاشقۇنلۇق ۋە تېررورلۇققا قارشى كۈرەش قىلىش روھىنى ئۆستۈرۈش ھەققىدە سۆز قىلىشى ئۇيغۇر دىيارىدىكى زۇلۇم ۋە باستۇرۇشنىڭ يېقىن كەلگۈسىدە تېخىمۇ قاتتىق يوسۇندا داۋام قىلىدىغانلىقىنىڭ بىر بېشارىتى دەپ قارالماقتا.
خىتاي ھەربىي دائىرىلىرى يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېلدا ئامېرىكا ئۇرۇش پاراخوتلىرىنىڭ تەيۋەن بوغۇزىدىن كېسىپ ئۆتكەنلىكىنى مەزكۇر رايوننىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقى ئۈچۈن زىيانلىق ھەرىكەت دەپ ئەيىبلىگەن. رويتېرسنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ سامپسون يادرو ئوق بېشىلىق قوغلىغۇچى پاراخوتى يىگىرمە ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى قەرەللىك دېڭىز سەپىرى ئۈچۈن خەلقئارا دېڭىز يولى قانۇنلىرىغا ئۇيغۇن ھالدا تەيۋەن بوغۇزىدىن ئۆتكەن. ئۇلار بۇ قېتىملىق سەپەر ھەققىدە چۈشەنچە بېرىپ، ئامېرىكا ئارمىيەسى خەلقئارا قانۇن رۇخسەت قىلغان ھەرقانداق جايدا ئۇچۇش، دېڭىز سەپىرى قىلىش ۋە ھەربىي مەشغۇلات بىلەن شۇغۇللىنىدۇ، دېگەن. ئەمما خىتاي دېڭىز ئارمىيەسى قوماندانلىق شتابى بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ، ئۇلارنىڭ بۇ خىل دېڭىز سەپىرى ئىغۋاگەرلىكنى مەقسەت قىلغان، ئۇلار مۇشۇ ئارقىلىق تەيۋەننىڭ مۇستەقىللىقى ئۈچۈن خاتا ئۇچۇر يوللايدۇ، دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ بۇ خىلدىكى دېڭىز سەپىرى بۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ كۆپ قېتىم تەيۋەن ئەتراپىدىن ئۆتكەن ئىكەن. تەيۋەننىڭ مۇداپىئە مىنىستىرلىقى بۇ قېتىمقى دېڭىز سەپىرى ھەققىدە توختىلىپ، بۇنىڭ پۈتۈنلەي نورمال بولغان دېڭىز سەپىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.
تىنچ ئوكياندىكى ئالتە يۈز ئەللىك مىڭ نوپۇسلۇق ئارال دۆلىتى بولغان سولومون ئاراللىرى يېقىنقى مەزگىللەردە خىتاي ھۆكۈمىتى كۆز تىكىپ كېلىۋاتقان نۇقتىلارنىڭ بىرى بولۇپ كەلگەن ئىدى بولۇپمۇ مارت ئېيىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سولومون ئاراللىرى ھۆكۈمىتى بىلەن بىخەتەرلىك كېلىشىمى ئىمزالىماقچى بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم بولغاندىن كېيىن ئاۋسترالىيە ۋە ئامېرىكا ھۆكۈمەتلىرى ئارقىمۇ ئارقىدىن سولومون ئاراللىرى ھۆكۈمىتىگە ئاگاھلاندۇرۇش بەرگەن ئەنگلىيەدە چىقىدىغان مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي بىلەن سولومون ئاراللىرى ھۆكۈمەتلىرى ئىمزالىماقچى بولغان بۇ كېلىشىمنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنى تېخى جامائەتكە ئاشكارىلانمىغان ئەمما ئۇنىڭ دەسلەپكى نۇسخىسىدا تىلغا ئېلىنغان مەزمۇنلار ئارىسىدا خىتاي قوراللىق قىسىملىرىنىڭ سولومون ئاراللىرى ھۆكۈمىتىنىڭ تەلىپى بويىچە مەزكۇر ئارال دۆلىتىدە ئىجتىمائىي تەرتىپنى ساقلاشقا مەسئۇل بولىدىغانلىقى شۇنىڭدەك خىتاي پاراخوتلىرىنىڭ ماددىي ئەشيا يۆتكەش ئېھتىياجى ئۈچۈن بۇ ئارال دۆلىتىگە كېلىشى ۋە توختىشىغا رۇخسەت بېرىلىدىغانلىقى دېگەندەك مەزمۇنلار بار ئىكەن يېقىندا بۇ كېلىشىمنىڭ مەزمۇنلىرى ئىچىدە يەنە خىتاينىڭ بۇ جايدا ھەربىي بازا قۇرماقچى بولۇشىغا رۇخسەت بېرىلگەنلىكىگە دائىر ماددىلارنىڭمۇ بارلىقى مەلۇم بولغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ياردەمچى مىنىستىرى دانىيېل كرىتېنبرىنك يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل كۈنى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ بىز بۇ تەرەققىياتنى دۆلىتىمىزنىڭ تىنچ ئوكيان رايونىدىكى بىخەتەرلىك مەسىلىلىرى ئۈچۈن ئېغىر خىرىس دەپ قارايمىز ئەگەر خىتاي بۇ دۆلەتتە ئۇزۇن مەزگىللىك ھەربىي بازا قۇرسا بىز ئۆز بىخەتەرلىكىمىز ئۈچۈن ھەربىي ھەرىكەت قوللىنىشنى چەتكە قاقمايمىز دېگەن ئەمما سولىمون ئاراللىرى ھۆكۈمىتى خىتاي بىلەن بولىدىغان بۇ كېلىشىمنىڭ ۋاقىتلىق خاراكتېردا بولىدىغانلىقىنى ئۇلارنىڭ مەلۇم مۇددەتتىن كېيىن چىقىپ كېتىدىغانلىقىنى شۇنداقلا بۇنىڭ پەقەت ئىچكى مەسىلىلەرنىڭ ئېھتىياجى ئۈچۈنلا ئوتتۇرىغا چىققان ھادىسە ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ تۇرۇۋالغان دانىئېل كرىتېنبرىنك ۋە ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىك كېڭىشىنىڭ خادىملىرىدىن كۇرت كەمپېل سولىمون ئاراللىرى ھۆكۈمىتىنىڭ باش مىنىستىرى سوگاۋار بىلەن بىر يېرىم سائەتلىك يۈز تۇرانە سۆھبەتتە بولغاندىن كېيىن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى چاقىرغان يىغىندا كۇرت كەمپېل بىز سولىمون ئاراللىرى ھۆكۈمىتىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىمىز ئەمما خىتاي بۇ جايدا ھەقىقىي مەنىدىكى ھەربىي بازا قۇرسا بۇ بىزنىڭ بىخەتەرلىكىمىز ئۈچۈن بىر ئەندىشە بوپ قاغۇسى بۇنداق ئەھۋالدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تېگىشلىك يوسۇندا جاۋاب قايتۇرىدۇ دېگەن ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى ئاقساراينىڭ ئۆتكەن ھەپتىدىكى باياناتىغا ئاساسەن ئوخشاپ كېتىدىكەن ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىمۇ بۇ مەسىلىدە ئۆزلىرىنىڭ قىزىل سىزىقىنىڭ ئامېرىكا بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكىنى جاكارلىغان ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى سكات موررىسون ئۆتكەن ھەپتە قىلغان سۆزىدە خىتاي ھازىر تىنچ ئوكياندىكى ئارال دۆلەتلىرىگە ئېغىر بېسىم پەيدا قىلىۋاتىدۇ دېگەن ئىدى مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تىنچ ئوكيان رايونىدىكى ھەربىي بازا قۇرۇلۇشىنى كېڭەيتىشى ئۇلارنىڭ ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب كۈچلىرىگە قارشى ئۇرۇش تەييارلىقىنىڭ بىر قىسمى دەپ قارىلىۋاتقانلىقى ئۈچۈن سولومون تاقىم ئاراللىرى مەسىلىسى نۆۋەتتە ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىدىكى قىزىق نۇقتىلاردىن بوپ قالماقتا ئىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئاپرېلدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، خىتاي سودا سىستېمىسى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ تاشقى سودا پائالىيەتلىرىنى كېڭەيتىشىگە ياردەم بېرىدىغانلىقىنى، شۇ ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ چەت ئەل مەبلىغىنى جەلپ قىلىپ، ياۋروئاسىيا يەرمەنكىسىنى تېخىمۇ چوڭ كۆلەمدە تەشكىللەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاي سودا مىنىستىرلىكى ئالدىنقى كۈنى ئۈرۈمچىدە مەملىكەتلىك سودا سىستېمىسىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش يىغىنىنى چاقىرغان. يىغىندا سودا مىنىستىرى ۋاڭ ۋېنتاۋ ئالاھىدە سۆز قىلىپ، سودا سىستېمىسىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىشى پارتىيەمىزنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ مۇھىم مەزمۇنلىرىدىن بىرى، دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، ئۆتكەن يىلدىن بۇيان خىتايدىكى ۋىرۇس ۋە سىياسىي جەھەتتىكى قاتتىق كونتروللۇق سەۋەبىدىن چەت ئەل مەبلىغىنىڭ خىتايدىن ئېقىپ چىقىپ كېتىشى بەكمۇ ئېغىر بولماقتا ئىكەن. يەنە بىر ياقتىن ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم غەرب ئەللىرىنىڭ خىتايغا قارىتا ئىقتىسادىي ئېمبارگو چارىلىرىنى ئىجرا قىلىشىمۇ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىكى ئېشىشىنى مۇئەييەن دەرىجىدە چەكلىگەن ئىكەن شۇڭا نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىنى ۋاسىتە قىلغان ھالدا ئىقتىسادىي جەھەتتىكى چېكىنىشنى قىسمەن بولسىمۇ ئوڭشاشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن دېگەن تەخمىنلەر ئوتتۇرىغا چىقماقتا ئىكەن

ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بىلەن ئاكسۇس جەمئىيىتى ئوتتۇرا ئاسىيا تەتقىقات ئورنى ھەمكارلىشىپ پولات سېپىل خىتاينىڭ پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ھەرىكىتى ناملىق دوكلاتنى تەييارلىغان ئۇنىڭدا خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارغا زىيانكەشلىك قىلىشىغا ئائىت مۇھىم سانلىق مەلۇماتلار ئورۇن ئالغان يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل كۈنى ئامېرىكا ۋىلسون تەتقىقات مەركىزى كېسسىنگېر تەتقىقات ئىنستىتۇتى مەزكۇر دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىش مۇناسىۋىتى بىلەن تور مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزگەن يىغىندا بۇ دوكلات ھەققىدە نېمىلەر بايان قىلىندى تۆەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىغا دىققەت بەگەيسىلە ئىگىلىشىمىزچە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بىلەن ئاكسۇس جەمئىيىتى ئوتتۇرا ئاسىيا ئىشلىرى تەتقىقات ئورنى ھەمكارلىشىپ پولات سېپىل خىتاينىڭ پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ھەرىكىتى ناملىق دوكلاتنى تەييارلىغان ئۇنىڭدا خىتاينىڭ چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارغا زىيانكەشلىك قىلغانلىقىغا ئائىت سانلىق مەلۇماتلار بېرىلگەن بولۇپ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلغىچە خىتاينىڭ بىر مىڭ بەش يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇرنى يىگىرمە سەككىز دۆلەتتىن قايتۇرۇپ ئېلىپ كەتكەنلىكى ياكى مەخپىي ئۆتكۈزۈۋالغانلىقى كۆرسىتىلگەن يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل كۈنى ئامېرىكا ۋىلسون تەتقىقات مەركىزى كېسسىنگېر تەتقىقات ئىنستىتۇتى مەزكۇر دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىش مۇناسىۋىتى بىلەن تور مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزدى. يىغىندا بۇ دوكلاتنىڭ ئاپتورى، ئاكسۇس جەمئىيىتى ئوتتۇرا ئاسىيا ئىشلىرى تەتقىقات ئورنى ۋە ۋىلسون تەتقىقات مەركىزىنىڭ خەلقئارالىق تەتقىقاتچىسى بىرەدلېي جاردىن مەزكۇر دوكلاتنىڭ مۇھىم تېمىسى ۋە قىسقىچە مەزمۇنىنى تونۇشتۇردى. ئۇ سۆزىدە بۇ دوكلاتنىڭ مۇھىم تېمىسىنىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش ئىكەنلىكىنى دوكلاتتا بېرىلگەن مەلۇماتلارنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونى سىرتىدا ئېلىپ بارغان زوراۋانلىقلىرىنى ھەمدە بۇنىڭ خەلقئارالىق ئارقا كۆرۈنۈشىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغانلىقىنى بايان قىلدى ئۇ بۇ دوكلاتتا ئەسلىدىكى سانلىق مەلۇماتلار ئاساسىدا كەڭ دائىرىدە تەھلىل ۋە مۇھاكىمە ئېلىپ باردى ھەمدە خىتاينىڭ دۇنيا مىقياسىدا ئۇيغۇرلارنى قانداق ئۇسۇللار بىلەن باستۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى ئۇ مۇنداق دېدى

ئۇيغۇر رايونىدا كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن باشلانغاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى سىياسىيغا ئارىلاشمايدىغان ئۇيغۇرلارنىمۇ ھۇجۇم نىشانى قىلدى بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ مۇھىم سەۋەب ئەلۋەتتە ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىش شۇنىڭ بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى چەت ئەللەردە جۈملىدىن ئامېرىكىدا قانۇن بىلەن قوغدىلىۋاتقان تىنچ ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارغىمۇ قارا قولىنى ئۇزارتىشقا باشلىدى بىرەدلېي جاردىن ئەپەندىنىڭ سۆزىگە قارىغاندا بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەنىنچى يىلى يۈز بەرگەن بارىن ئىنقىلابى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن يەتتىنچى يىلى يۈز بەرگەن غۇلجا قەتلىئامى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن چوڭ قىرغىنچىلىقتىن كېيىن چەت ئەللەرگە چىقىدىغان ئۇيغۇرلار كۆپەيگەن بولۇپ بەزى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ مۆلچەرىچە ئوتتۇز مىڭدەك ئۇيغۇر خىتايدىن قېچىپ چىقالىغان

ئۇ يەنە خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا ۋىچات قاتارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە دېتاللىرىدىن پايدىلانغانلىقىنى ئۆزىگە ئىقتىسادىي جەھەتتىن بېقىنىپ قالغان ئوتتۇرا ئاسىيا جەنۇبىي ئاسىيا ۋە باشقا مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ياردىمىگە تايىنىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى بىرەدلېي جاردىن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىنى تۇتۇش ياكى ئۇلارغا تەھدىت سېلىشتا شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ياكى ئىنتېرپول يەنى خەلقئارا جىنايى ئىشلار ساقچىلىرى تەشكىلاتىدىن پايدىلىنىپلا قالماي چەت ئەلدىكى ئەلچىخانىلىرى ۋە چەت ئەلدە ئوقۇۋاتقان خىتاي ئوقۇغۇچىلاردىنمۇ پايدىلىنىدىكەن ئۇنىڭ بۇ دوكلاتتا كۆرسىتىشىچە چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلاردىن بىر مىڭ بەش يۈزدىن ئارتۇق ئادەم شۇ دۆلەتتە تۇتقۇن قىلىنغان ياكى خىتايغا قايتۇرۇلغان بەش مىڭدەك ئادەم تور ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان ياكى ئائىلە ئەزالىرى تەھدىتكە ئۇچرىغان فېيسبوكتا يالغاندىن ئۇيغۇرچە ئۇچۇر يازىدىغانلار توپى پەيدا بولغان ئۇلار يوللىغان ئۇلىنىشنى بېسىپ سالغانلارنىڭ كومپيۇتېر ياكى يانفونلىرىغا جاسۇسلۇق دېتاللىرى قاچىلىنىپ قالغان ئۇ سۆزىنى خۇلاسىلەپ خىتاينىڭ قارا قولىنىڭ ھەممە يەرگە سوزۇلغانلىقىنى نۇرغۇن ئۇيغۇرنىڭ خىتايدا بولسۇن چەت ئەلدە بولسۇن تەھدىتكە ئۇچراپ كەلگەنلىكىنى شۇڭا ئاز ساندىكى ئۇيغۇرلاردىن باشقىلارنىڭ قورقۇنچ سەۋەبىدىن خىتايغا قارشى سۆزلىيەلمەيۋاتقانلىقىنى ئەمەلىيەتتە كۆپىنچىسىنىڭ ئېغىر پسىخىك بېسىمغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى بايان قىلغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى شۇڭا بىز ئۇيغۇرلارغا كۆپرەك پاناھلىق بېرىشىمىز، چەت ئەلدە تۇرۇپ گۇۋاھلىق بەرمەكچى بولغانلارغا ياكى ئالاقىلىشىش تورلىرىدا خىتاينىڭ تەھدىتىگە ئۇچراۋاتقانلارغا ئۇيغۇرچە مۇلازىمەت ئىمكانى يارىتىپ بېرىشىمىز، بۇنىڭغا ياردەم قىلىدىغان بىر يولنى تېپىشىمىز كېرەك. ئەلۋەتتە خەلقئارا جەمئىيەتمۇ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشقا قاتنىشىۋاتقان شۇنداقلا دېموكراتىيىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقان ھەر قايسى دۆلەت ئورگانلىرىغا بېسىم قىلىشى كېرەك ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇزۇندىن بۇيان پاسپورتنى قورال قىلىپ چەت ئەلگە چىققان ياكى چىقماقچى بولغان ئۇيغۇرلارغا زىيانكەشلىك قىلغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆتكەندىن كېيىن خىتاينىڭ چەت ئەلدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارغا بىۋاسىتە تەھدىت سالغانلىقىنى

دىياسپورادىكى ھەر بىر ئۇيغۇر ھەتتا دېموكراتىك ئەللەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارمۇ خىتاينىڭ بۇنداق دۆلەت ھالقىغان زۇلۇمىغا ئۇچراپ كەلدى بۇنىڭغا قارشى ھەرىكەت قوللىنىدىغان ۋاقىت كەلدى ئۇ سۆزىدە يەنە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارغا زىيانكەشلىك قىلغان خىتاي ئەمەلدارلىرىغا ۋىزا چەكلىمىسى قويغانلىقىنى بۇنىڭ خىتاينىڭ پولات سېپىل سىياسىتىگە بېرىلگەن تۇنجى زەربە ئىكەنلىكىنى قەيت قىلدى ھەمدە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى بىلەن ئەدلىيە مىنىستىرلىكىنىڭ داۋاملىق ھەرىكەت قوللىنىپ خىتاينىڭ بۇ زوراۋانلىقىنى ئاياغلاشتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خادسېن ئىنستىتۇتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى نۇرى تۈركەل ئەپەندى بۇ يىغىندا خىتاينىڭ چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا نېمىشقا بۆلگۈنچى تېررورچى رادىكال ئىسلامچى قالپىغىنى كىيدۈرۈشتە چىڭ تۇرىدىغانلىقىغا جاۋاب بەردى ھەمدە ئامېرىكىنىڭ بۇ مەسىلىدە خىتاي بىلەن ئوخشىمايدىغان كۆز قاراشتا ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىدە كوممۇنىزم ۋە ناتسىزمنىڭ يولىغا ئەگەشكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى مېنىڭ تەكىتلەپ كېلىۋاتقىنىم بۇ پەقەت ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭلا دەيدىغان مەسىلىسى بولماسلىقى كېرەك ياۋروپادىكى ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر بولۇپمۇ ناتسىزم فاشىزم ھەتتا كوممۇنىزمنى باشتىن كەچۈرگەن ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ ھۆكۈمەتلىرى بۇ خىل قەبىھ سىياسەت ۋە زوراۋانلىقلارنى بىلىشى ھېچقانداق سىياسىيون داڭلىق كارخانىچى داڭلىق زىيالىي ياكى داڭلىق سىياسەتچىلەر بۇ مەسىلىگە بىر كۆزىنى ئېچىپ بىر كۆزىنى يۇمۇۋالماسلىقى بۇنى باشقا بىر خىل كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى دەپ قارىۋالماسلىقى كېرەك نۇرى تۈركەل ئەپەندى پىرېزىدېنت ترامپ دەۋرىدە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قانۇن لايىھەسىنىڭ، پىرېزىدېنت بايدىن دەۋرىدە بولسا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇن لايىھەسىنىڭ ئىمزالىنىپ رەسمىي قانۇنغا ئايلانغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆتكەندىن كېيىن، بۇنىڭ ئىچىدە دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشقا يېقىندىن مۇناسىۋىتى بولغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىنىڭ تولۇق ئىجرا قىلىنىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. Must investigate and enforce this law. ئامېرىكىدىكى قانۇن ئىجرا قىلىش ئورگانلىرى، فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى بۇ قانۇننى چوقۇم ئىجرا قىلىشى، خىتاي جاسۇسلىرىنى تەكشۈرۈشى كېرەك. مەن بىر ئامېرىكا پۇقراسى ھەم ئامېرىكا ئەمەلدارى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئادەتتىكى تۇرمۇشۇمدا خىتاينىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن ئەنسىرەپ يۈرمەسلىكىم كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا يەنە مۇشۇنىڭغا ئالاقىدار بولغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتكە جاۋابكار ئەمەلدارلار ۋە مەنپەئەت گۇرۇھلىرىنى نۇقتىلىق جازالاشنى كېڭەيتىشىمىز كېرەك. نۇرى تۈركەل ئەپەندى يەنە خادسون ئىنستىتۇتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ مەسىلىلەرنىمۇ دائىم مۇھاكىمە قىلىدىغانلىقىنى شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەمەلىيەتچىل بولۇپ سىياسەتچىلەرگە ۋە قانۇن تۈزگۈچىلەرگە تەسىر كۆرسىتىپ خىتايدەك ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان بىر دۆلەتنىڭ ئۆز قىلمىشلىرىنى نورماللاشتۇرۇشىغا يول قويماسلىق كېرەكلىكىنى بىلدۈردى ئۆمەر قانات ئەپەندى مۇنداق دېدى. ئامېرىكىدا ھازىر ئون مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر بار. ئۇلاردىن پەقەت بىر نەچچىسىلا ئائىلە ئەزالىرى ۋە ئۇرۇق تۇغقانلىرى ئۈچۈن گەپ قىلىۋاتىدۇ. باشقىلىرى سۈكۈتتە تۇرۇۋاتىدۇ. چۈنكى ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن ئەنسىرەيدۇ.

ئۇ بۇ قېتىم مالايسىيا بىلەن ئىندونېزىيىگە بارغاندىمۇ خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ پاراكەندىچىلىكىدىن قۇتۇلالمىغانلىقىنى، ساھىبخانا دۆلەتنىڭ ياردىمى بىلەن زىيارەتلىرىنى خاتىرجەم داۋاملاشتۇرغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆتتى. ئاندىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي جاسۇسلىرىغا قارشى تەدبىر ئېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بىلەن ئەدلىيە مىنىستىرلىقىنىڭ بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنى باشلىغانلىقىغا، ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ بۇ ھەقتە چىقارغان دوكلاتىغا رەھمەت ئېيتىمەن. ھالبۇكى، خەلقئارا جەمئىيەت بۇ مەسىلىنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا تاجاۋۇز قىلىش ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىپ، دۆلەت ھالقىغان بۇنداق تەھدىتنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشى كېرەك. International action to stop these kind of, you know, transnational repression. بىرەدلىي ئەپەندى خۇلاسە سۆزىدە خىتاينىڭ چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارغا داۋاملىق تەھدىت سېلىشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. مەن شۇنى دېمەكچىمەنكى، ئۇيغۇرلار قوغدىنىشقا موھتاج. خىتاينىڭ تەسىر كۈچىنىڭ ئېشىپ كېتىشىگە ئەگىشىپ، خىتاي بىلەن ئىقتىساد ۋە خەۋپسىزلىك مۇناسىۋەتلىرىنى كۈچەيتمەكچى بولغان دۆلەتلەر خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىپ، دۆلەت ھالقىغان تەھدىت پەيدا قىلماقتا. خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيادا سوۋېت ئىتتىپاقىدىن قالغان بوشلۇقنى تولدۇرۇشى مۇمكىن. بۇ ئىشلار ئاللىقاچان باشلىنىپ بولدى. مەنچە خىتاينىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك تەھدىتلىرىنى تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇپ يېتىپ، قانۇن تۈزۈم بىلەن باشقۇرۇلىدىغان مەھەللىلەرنى قۇرۇپ چىقىپ، تېخىمۇ كۆپ ئۇسۇل چارىلەرنى ئىشقا سېلىشىمىز كېرەك. غەرب ئەللىرى ۋە كۆپلىگەن ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر ئۇيغۇرلارنى ئورۇنلاشتۇرغان بولسىمۇ، ئۇلار بۇ دۆلەتلەردە تېخىمۇ چوڭ تەھدىتلەرگە دۇچ كېلىشى مۇمكىن.
بەش يىلدىن بۇيان داۋام قىلىۋاتقان خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ۋاسىتىلىق تەسىرىدە ياشاۋاتقان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بىر تەرەپتىن خىتاينىڭ ۋەتىنىدىكى ئائىلە ئەزالىرىغا سېلىۋاتقان زۇلۇملىرىنىڭ ئازابلىرىنى يېڭىشكە ۋە ئۇزۇنغا سوزۇلغان جۇدالىققا كۆنۈشكە مەجبۇر بولسا يەنە بىر تەرەپتىن نورمال ئىنسانلاردەك ياشاشقا ئۇيغۇرلۇق بۇرچىنى ئادا قىلىشقا تىرىشىپ كەلمەكتە نورۋېگىيىدىكى ياش ۋە تالانتلىق كىيىم لايىھىلىگۈچى قەلبىنۇر غوپۇر دۇنيا كىيىم كېچەك مودا ئېقىمىغا ماسلاشتۇرۇپ لايىھىلىگەن فونېكس ئەنقا ماركىلىق ئۆزگىچە ئەتلەس كىيىم پاسونلىرى زىبۇ زىننەت لايىھىلىرى بىلەن تەڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تارقىتىشقا باشلىغان بىز ئىلگىرى رادىيومىزدا قەلبىنۇرنى خىتاي تەرىپىدىن لاگېرغا قامالغان ئانىسى ئۈچۈن ئاۋاز چىقىرىۋاتقان مۇھاجىرەتتىكى بىر ياش ئاكتىپ سۈپىتىدە زىيارەت قىلغان بولساق بۇ نۆۋەت ئۇ ئالدىمىزدا ئازابلىرىنى كۈچكە ئايلاندۇرۇپ ئۆز كەسپى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى تونۇتۇشقا باشلىغان تالانتلىق كىيىم لايىھىلىگۈچى سۈپىتىدە تۇرۇپتۇ قەلبىنۇرنىڭ مۇۋەپپەقىيەت ھېكايىسىنى ئۇنىڭ مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىدىن ئاڭلايسىلەر ئەسسالامۇئەلەيكۇم قەدىرىيە خىزمەتلىرىڭىز تۇرمۇشىڭىز ياخشى كېتىۋاتامدۇ ياخشى خۇداغا شۈكرى مەنبەلەردىن مەلۇم ئانىڭىز ئاقسۇ توقسۇ ناھىيەسىدىكى ئاجران روزى خانىم خىتاينىڭ چوڭ تۇتقۇنىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى سەۋەبسىز تۇتقۇن قىلىنىپ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئون يىل كېسىۋېتىلگەنلىكى ھەققىدە خەۋەر ئاڭلىغىنىڭىزنى ھەر خىل ئاخبارات ۋاسىتىلىرىغا خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىغا بىلدۈرۈپ كەلدىڭىز قايغۇ ھەسرەتنى ئازابنى يېڭىپ ياشىماق مۇھاجىرەتتىكى ھەر قانداق بىر ئۇيغۇر ئۈچۈن ئاسان ئەمەس سىزمۇ شۇنداق كىيىم لايىھىلەش كەسپىگە بولغان، بۇنىڭ كەلگۈسىگە بولغان كۆز قاراشلىرىڭىز؟ بۇ مەسىلىدە ئانچە توختىلىپ باقمىدىققۇ دەيمەن. ئۇ توغرىلىق ھېچكىم زىيارەت قىلمىسا خۇش بولىمەن تەبىئىي. بۈگۈنكى بۇ زىيارىتىمىز كىيىم مودا كەسپى ئەسلى رىقابەت بەك كۈچلۈك كەسىپلەرنىڭ بىرى. ئۆزىڭىزنىڭ ئۇچرىغان قىيىنچىلىقلىرى ۋە بۇنى قانداق يەڭدىڭىز؟ مۇشۇ ھەقتە بىر سۆھبەتلىشىپ باقامدۇق؟ ماقۇل، ھە بولدى دە. ئوسلودىكى

ھەم ھېلىقى مېنىڭ كەسپىي ئىقتىدارىم، ھەم ئاپامنىڭ مەسىلىسى، ھەم ئۇيغۇر بولۇپ قېلىپ ھېلىقى ئاشۇ ۋەتەندىكى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ما دۆلەتكە كېلىپ سىياسىي پاناھلىق تىلىگەنلىكىم ئۈچۈن بىر قانچە تەرەپتىن قىلىپ ھازىر بۇلار مېنىڭ قانداق قىلسام تېخىمۇ ياخشى تەرەققىي قىلالايمەن دەپ ماددىي مەنىۋى ھەممە جەھەتتىن كۆڭۈل بۆلۈۋاتىدۇ نورۋېگىيە ھۆكۈمىتى. بۇ كىيىم لايىھىلەش كەسپىگە قاچانلاردىن يەنە قىزىقىپ قالغانتىڭىز؟ شۇ ئون بەش ئون ئالتە ياش ۋاقىتلىرىم كېيىن چەت ئەلگە چىقىپ مەن. مۇشۇ كىيىم لايىھىلەش كەسپىدە ئوقۇيمەن دەپ تۇنجى پىكىر شۇ تۇنجى ئارزۇ مېنىڭ ئون بەش ياش ۋاقتىمدا كاللامغا كىرگەن ئاقسۇ ۋىلايەتلىك توقسۇ ناھىيىسىدە تۇغۇلغانمەن ئەمما ۋەتەندە شۇ تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ ئون توققۇز ياش ۋاقتىم سەنئەت شۆيۈنىدىكى ماي بوياق كەسپىدە ئوقۇشقا كىرگەن بولدۇم لېكىن ئاشۇ سەنئەت شۆيۈنىدە ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا ھېلىقى ئۆزۈمنى بىر پۈتۈن ھېس قىلالمىدىم. چۈنكى ھېلىقى، گەرچە ئۇ ماي بوياقمۇ مېنىڭ ھاياتىمنىڭ بىر قىسمى بولسىمۇ، كەسپىمنىڭ بىر قىسمى بولسىمۇ، لېكىن ماي بوياقنىڭ ئارىسىدا، ھەممىسى ئەمەس، رەخت ئۇ ماڭا باشقىچە بىر ھاياجان بېرىدۇ. ئۆزىڭىزدىكى مۇشۇ مەدەنىيەت ئارقا كۆرۈنۈشىڭىزنىڭمۇ كەسپىڭىزگە بىر ھېلىقى ئىلھام ۋە ياكى بىر يەنە بىر باشقىلاردىن پەرقلىق بىر ئېلېمېنتلارنى قوشقانلىقىنى ھېس قىلامسىز؟
ھېس قىلىمەن، چۈنكى ماۋۇ مەسىلەن ياۋروپانىڭكى رەڭ ئىشلىتىشى بەك خۇنۈك، بۇلار بەك سولغۇن رەڭلەرنى بەك جىق ئىشلىتىدۇ، رەڭلەرنى بەك ياخشى كۆرمەيدۇ بۇلار بەك رەڭلىك رەڭلەرنى. ئەمما بىزنىڭ مەسىلەن ئەڭ ئاددىيسى ئەتلەس بولسۇن، بىر ئەتلەسنىڭ ئۆزىدە ئەڭ ئاز يەتتە سەككىز خىل رەڭلەر بار. ئەمما ئۇ رەڭلەر شۇنچىلىك بىر بىرىگە ماسلاشقان. شۇڭا ھېلىقى بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى مەدەنىيىتىدە مۇشۇ رەڭنىڭ ماسلىشىشى ئاندىن كېيىن ماۋۇ چىقىپ بىزنىڭ رەڭ تۇيغۇمىز باشقا مىللەتلەرگە قارىغاندا بىزە يۇقىرىكەن دەپ شۇنى ھېس قىلدىم. دېمەكچى ئەتلەسنى بەك ياخشى كۆرىدىكەنسىزدە مىسال ئالدىڭىز. ئەتلەسنى بەك ياخشى كۆرىمەن. ئەتلەسنى كۆرگەندە نېمىلەرنى ھېس قىلىسىز؟
ئەتلەس ماڭا بىر ئۈمىد بېرىدۇ. ئاشۇ ئەتلەس رەختنى كۆرگەن ۋاقىتتا ئۆزۈمنى ۋەتەندىكىدەك ھېس قىلىمەن. ئەتلەس كۆينەك كىيسەم، ئاشۇ ئەتلەسلەرنى ھەتتا باشقىلارغا كىيگۈزسەم. ئەڭ مەسىلەن ئەڭ ئاددىيسى بەك كۆڭلۈم يېرىم بولۇپ كەتكەن ۋاقتىم رەخت بازىرىغا بارىمەن. ئاشۇ رەختلەرنى تۇتسام، رەختلەرنى سىلاپ ھېلىقى ئاشۇ رەختلەرنىڭ تەركىبىنى كۆرسەم، رەڭلىرىنى كۆرسەم، نەقىشلىرىنى كۆرسەم ئاشۇ ماڭا بەك ھۇزۇر بېرىدۇ. شۇڭا ئىجادىيەتلىرىڭىزنى ھازىر مەن سىزنىڭكى بۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى بەزى سۈرەتلىرىڭىزنى قارىدىم. ئۆزىڭىز بۇ لايىھىلىگەن كىيىم نۇسخىلىرىغا قارىسام كۆپىنچىسىدە ئەتلەس رەختنى ئىشلىتىپسىز. ھەئە. بۇمۇ شۇ ۋەتەنگە بولغان سېغىنىشىڭىزنىڭ ئىپادىلىنىشىمۇ؟
ئاشۇنداق دېسەكمۇ بولىدۇ، چۈنكى مەن ھېلىقى بۇ كەسىپكە يېڭى كىرىشكەن ۋاقىتتا، مېنىڭ ئۆگەنگەن نەرسىلىرىم ئاساسەن ياۋروپانىڭكى مەدەنىيىتى، تۈركىيەنىڭ دېگەندەك مۇشۇ خىل نەرسىلەرنى جىق كۆردۈم. ياۋروپانىڭ رەڭ نېمىلىرىنى جىق كۆردۈم. تۈركىيەدە مەن بەش كەسپىي مەكتەپكە ئوقۇشقا كىرىپ، خېلى كۆز كۆرۈنگەن بىر مەكتەپ، شۇ مەكتەپتە كاريېر دەپ. بۇ ئۈچ يىل ئوقۇش جەريانىدا مېنىڭ ئوقۇغان نەرسەم كىيىم لايىھەلەش، ئاندىن كېيىن ما كوللېكسىيون ھازىرلاش دەپ بۇ ئايرىم بىر بۆلۈمگە كىرىدۇ. مۇشۇ مەخسۇس بىر كىيىمنى مودا ھەپتىلىكىگە چىقىرىش ئۈچۈن قانداق نەرسىلەر كېرەك، قانداق نەرسىلەرنى تەييارلايمىز، بىر كوللېكسىيون تەييارلاش ئۈچۈن قانداق بىر نەرسىلەر، شەرت-شارائىت ھازىرلىشىمىز كېرەك، يەنى پۈتۈن نەرسە بۇنى ئوقۇپ چىقتىم. ئۇنىڭدىن باشقا مۇشۇ رەڭنىڭكى ئوقۇشى ۋە رەڭنىڭكى ئىلمى، ئاندىن كېيىن ھېلىقى ستايلىنگ ئۇنى ئوقۇغان بولدۇم. شۇنداق بولغاندا مۇشۇ ئۈچ تۆت يىلنىڭ ئىچىدە خېلى جىق دىپلوم بىلەن مەكتەپنى پۈتتۈردۈم. كېيىن شۇ نورۋېگىيەگە كەلدىم.
بۇ ئۆزىڭىزنىڭ مۇشۇ كەسپىنى ئوقۇش، تەرەققىي قىلدۇرۇش جەريانىدا نەتىجىلىرىڭىز، مۇشۇ كەسپىي تالانتىڭىزنى ئىشقا سېلىپ قىلغان تۇنجى ئىجادىيىتىڭىز قايسى؟ مۇشۇ ھەقلەردە قىسقىچە تونۇشتۇرۇش بەرگەن بولسىڭىز.
ئۇ جەرياندا تۈركىيەدە كىيىم-كېچەك كۆرگەزمەمنى ئۆتكۈزدۈم. تۇنجى كىيىم-كېچەك كۆرگەزمەم شۇ تۈركىيەدە ئېچىلغان بولدى. ئۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئاچتىم دېدىڭىز-ە، شۇ قانداق ۋۇجۇدقا چىقتى ئۇ كۆرگەزمە؟ ھەم ئوقۇش پۈتتۈرۈش بىلەن بىرگە بىز قالغان ساۋاقداشلار بەشىمىز قىلايلى دەپ مەكتەپكە سۇندۇق پروجېمىزنى. تاكسىم مەيدانىنىڭكى ھېلىقى ئەڭ چوڭ ھېلىقى قەدىمىي بىر ساراي. ئۇنداق يەردە قىلغاندىكىن ھېلىقى ئىقتىسادىي جەھەتتىمۇ بىر ئادەمنىڭ كۈچى يەتمەيدۇ ئۇ ۋاقىتتا ئوقۇغۇچى ۋاقىتلىرى. مەكتەپمۇ دەستەك بېرىپ شۇ چاغدا ئۆتكۈزۈپ.
قىلىدىغان بولدۇم. مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغانمىدى.
ھەئە ئىش قىلىپ ھاياتىمنىڭ ئەڭ ھاياجانلىق ۋاقىتلىرى شۇدى. ھازىر شۇ چاغدىكى ئەسلىمىنى ئەسلەپ ئاۋازىممۇ تىترەپ كېتىپ بارىدۇ. غەربنىڭ مەدەنىيىتى بىلەن ھاياجانلىنىۋاتقان بىر مەزگىل بولغاندىكىن ئۇ چاغدا ئىشلەتكەن رەڭلىرىم بولسۇن، ئاشۇ پوسۇنلار بولسۇن ئاساسەن غەرب مەدەنىيىتىنى ئويلاپ تۇرۇپ قىلغان لايىھەتى. ھەم ئۇ شۇ چاغدىكى لايىھەلىرىمنىڭ بىر ھېكايىسى بار. مەسىلەن ئاشۇ بىر كوللېكسىيون ئاشۇ كىيىم كېچەك كۆرگەزمەمنىڭكى ئىسمى فىرتىنا قۇشى، بوران قۇشى مەنىسىدە. ھېلىقى مەن تولۇق ئوتتۇرىدىكى ۋاقىتتا بىزنىڭ بىر ئەدەبىيات دەرسىدە بوران قۇشى دەپ بىر تېكىست بولىدىغان.
شۇنداق.
شۇ تېكىست ئاجايىپ بىر قەيسەر، ھېچقانداق بوران-چاپقۇندىن قوقماي ئاشۇ مەزمۇت ھالدا قەددىنى رۇسلاپ ئۇچالايدىغان بىر قۇشنىڭ تەسۋىرى ئۇ. شۇنى ئويلاپ تۇرۇپ ئاشۇ لايىھەلىرىمنى قىلدىم. تۈركىيەدىكى مۇشۇ كۆزگە كۆرۈنگەن داڭلىق لايىھەلىگۈچىلەرنى ئەكەلدى، تەكلىپ قىلدى، شۇلار بىلەن كۆرۈشتۇق. ئاشۇلار بىلەن چۈشكەن رەسىملىرىممۇ بار، ھازىرغىچە قارىسام، خەت يېزىپ قويسام جاۋاب قايتۇرىدۇ. ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن، شۇنداقلا بىر سەنئەتكار بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن، شۇ روھىڭىز چەككەن زەخمەتلەر، ئازاب-ئوقۇبەتلەر سىزنى ھاياتنى چوڭقۇر چۈشىنىشىڭىزگە، ئىجادىيەتلىرىڭىزنىڭ كەسپىي جەھەتتىمۇ يېتىلىشىڭىزغا بىر تۈرتكە بولدىمۇ؟
تەبىئىيكى بۇنىڭكى تەسىرى بولىدۇ، چۈنكى بۇ ئەتلەس ئەسلى ھېلىقى مېنىڭ پىلانىمدا يوقتى. ئەتلەسنى بۇنداق لايىھەلەپ چىقىرىپ، بۇ خىل شەكىلدە بازارغا سېلىش ئەسلى مېنىڭ پىلانىمدا يوقتى. مەن مۇشۇ سىياسىي ساھەگە كىرگەندىن كېيىن ئاپامنىڭ داۋاسى بىلەن كىرگەن بولدۇم. پروگراممىلارغا چىقىپ باقتىم، زىيارەتلەرنى قوبۇل قىلدىم، قولۇمدىن كەلگەن ئىشلارنىڭ ھەممىنى قىلدىم. ئەمما يېتەرلىك بولمىدى مەن ئۈچۈن. نېمە ئىش قىلىشىم كېرەك؟ دەپ مەن كەسپىم بىلەن بۈگۈن تونۇلدۇم. ئۇنداق بولسا مەن نېمىشقا كەسپىم ئارقىلىق ۋەتەننىڭ داۋاسىنى قىلمايمەن دېدىم. ئەمەلىيەت ئەتلەس قىلىشىمنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ۋەتەننىڭ دەۋاسى، ئۇيغۇر مەسىلىسى. مۇشۇ ئەتلەسلەرنى ئېلىپ بىر كوللېكسىيون تۈزۈپ ئەڭ ئاز ئەللىك پارچە كىيىم تەييارلايمەن دەپ شۇ پىلان بىلەن تۇرۇۋاتىمەن. مۇشۇ نورۋېگىيەنىڭ ئۆزىدە بىر كىيىم كېچەك كۆرگەزمىسى. ئەگەر ئۇنىڭغا كۈچۈم يەتمەي قالسىمۇ بۇ يەردىكى شارائىتنىڭ سەۋەبىدىن مودېللارنى چاقىرىپ ئەكىلىپ چوڭ خاراكتېرلىك بىر فوتوگراف ھېلىقى رەسىم تارتىش پائالىيىتى قىلىپ. پەقەت خىتايدىن قېچىپلا كەلگەن ئەمەس. بۇ مىللەت مۇندا تەرەققىي قىلغان. بۇلارنىڭ مۇنداق ئېسىل كۆزگە كۆرۈنگەن مەدەنىيىتى باركەنغۇ دېگەن. شۇنى مۇشۇ رەختلىرىمىز ئارقىلىق، رەڭلىرىمىز ئارقىلىق تونۇتۇپ، ئازراق بولسىمۇ بىر ئىز قالدۇرالىسام، مەن ئۈچۈن بۇ چوڭ خۇشاللىق دەپ بىلىمەن. ماركىڭىزنى سوراپ باقسام بولامدۇ؟ تېخى مەخپىيمۇ؟ ياق، ياق، ماركامنى مەن پاتېنتىنى ئېلىپ، نورۋېگىيەنىڭ ئۆزىدە ئەنگە ئالغۇزۇپ، ئاشۇ پۈتۈن ئىشلارنى قىلىپ تونۇتۇپ بولدۇم. ماركامنىڭ ئىسمى، فېنىكس. فېنىكس دەپ ئوقۇلىدۇ، لېكىن ئۇيغۇرچە مەنىسى ئەنقا دەپ بېرىلگەن. بۇ ئەنقا قۇشى چىشى قۇشكەن، ئەمما رىۋايەتلەرمۇ بار، بۇ قۇش بەك ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدىكەن. ئۆلىدىغان ۋاقتىدا ئۆزىنى قۇياشقا يېقىنلاشتۇرۇپ، كۆيدۈرۈپ، كۈلىدىن قايتىدىن تۇغۇلىدىغان بىر قۇش. مېنىڭ ماركام ئاشۇ قۇشتەك ئۆلمەي، ئەڭ يۈكسەك، ئەڭ يۇقىرى يەرلەرگە كۆتۈرۈلسۇن دېگەن ئارزۇ-مەقسەتتە ھەم. بۇ قۇشنىڭ روھىنى ئازراق ئۆزەمدە ھېس قىلىمەنچۇ. بۇ ماركىنى ئالدىم قىينچىلىقلار بولدى يوق ئەمەس لېكىن يىقىلمىدىم ئەمەس يىقىلدىم ئەمما يىقىلغان يەردىن يەنە دەس ئورنۇمدىن تۇرۇپ مېڭىۋاتىمەن ئاپامنىڭ ئارزۇسى ئاپام مەن ئۈچۈن ھاياتىنى بەردى مەنمۇ ئاپامنىڭ ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇراي بۇ ھەم مېنىڭ ئارزۇيۇم ھەم ئاپامنىڭ. سىز ئۆزىڭىزنىڭ كىيىم لايىھىلىرىدە ئىشلىتىۋاتقان ئاساسلىق ماتېرىيالنى ئەتلەسلەر دېدىڭىز. ئەمدى ئەتلەس، ھازىر قارىساق بىر تەرەپتىن خىتاي ھۆكۈمىتى كىيىم-كېچەك ساھەسىدە ئەتلەستىن پايدىلىنىۋاتىدۇ. ئەمما ئۇلار ئەتلەسنى نوقۇل ھالدىكى ئۇيغۇرنىڭكى مەدەنىيىتىنىڭ نامايەندىسى ياكى ئۇيغۇر كىيىم-كېچەك مەدەنىيىتىگە تەۋە بىر ئۆرنەك سۈپىتىدە ئەمەس، خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە تەشۋىق قىلىۋاتقان بولسا، بىر تەرەپتىن ئەمدى خەلقئارالىق كىيىم-كېچەك ساھەسىدە، لايىھە ساھەسىدە ئامېرىكا ۋە ياۋروپانىڭ داڭلىق ماركىلىرىمۇ ئۆزبېكىستاندىن پاتېنت ھوقۇقىنى ئالغان ئەتلەس نۇسخىلىرىنى كىيىم-كېچەك لايىھەلەش ساھەسىدە كەڭ قوللىنىۋاتىدۇ يېقىننىڭيازى. بۇ بىر ئەمدى مودا ئېقىم بولۇپ قالدى. مۇشۇ نۇقتىدا رىقابەت ھېس قىلىۋاتامسىز؟
تەبىئىيكى بار، چۈنكى مەن ئەمدى يېڭى باشلىدىم. لېكىن ئۇ ئۆزبېكىستاندىكى ئۇ ئۆت ئەتلەسلەرنى تونۇتۇش تارىخىنىڭ جەريانى مېنىڭكىدىن ھېچ بولمىسا خېلى ئۇزۇن.
ئەلبەتتە.
ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇلار ئەتلەسنى كۆرسىتىپ بولغۇچە ئۆزبەك ئەتلىسى دەيدىكەن. يا بۇ ئۇيغۇر ئەتلىسى دەيمەن مەن. ئۆزبەكلەرمۇ ئىشلىتىدۇ، تامام. ئەمما بۇ ئۇيغۇرنىڭكى، بۇ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ھەقىقىي ئەتلەسنىڭ ئاشۇ تۇغۇلۇپ چىققان يېرى بىزنىڭ ۋەتەن خوتەن ئاشۇ مۇشۇ ئەتلەسنىڭ تارىخى، كېلىپ چىقىشى، ئاشۇ يىپەك يولى بىلەن قانداق تارقىلىپ نەلەرگە كەتكىنى، كېيىن ماۋۇ مەدەنىيەتنىڭ ئەمدى ماۋۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىزنى بېسىپ مۇنداق ئىشغال قىلغاندىن كېيىن بەزى مەدەنىيەتنىڭ يوقىلىپ كەتكىنى، شۇنىڭ بىلەن خوتەندىن باشلىنىپ.

ئىقتىسادى، مۇشۇ ھازىرقى ئىنسانلارنىڭ تۇرمۇشى، دۇنيانىڭ تەرەققىياتى نەدىن نەگە بېرىۋاتىدۇ، ھەممە نەرسىنى ئويلايمىز. بۇ كىيىم لايىھەلەشنىڭ ئىچىگە سەنئەت، ئىقتىساد، سىياسەت، نورمال ھايات، ھەممە نەرسە كىرىدۇ. ھېس تۇيغۇلىرى قوشۇلىدۇ. پىلانىمدا ئاشۇ مودا كىيىم-كېچەك كۆرگەزمىسىلەرلا ئەمەس، ماركامنى ئاۋال نورۋېگىيەگە، ئاندىن ياۋروپاغا، ئاخىرىدا پۈتۈن دۇنياغا ماركامنى تونۇتىمەن. شۇ. شۇ پىلانىمدا ئۇمۇ بار خۇدايىم بۇيرسا. كەلگۈسىدە سىزنىڭ كىيىم لايىھەلەش مودا كۆرگەزمىڭىزنى خەۋەر قىلىشقا تەقەززامىز. ئىقتىدارىڭىزنى، تالانتىڭىزنى يەنىمۇ جارى قىلدۇرۇشىڭىزغا تىلەكداشمىز. رەھمەت قەدىرىيە.
بېلگىيە پارلامېنت ئەزاسى سامۇئېل كوگولاتى ئەپەندى ئۇيغۇرلارغا كۈچلۈك ھېسداشلىق قىلىپ كېلىۋاتقان، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇمنى توختىتىش، بۇنىڭ جاۋابكارلىرىنى جازالاش ئۈچۈن قولدىن كېلىدىغان تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان ۋە بۇ سەۋەبلىك خىتاينىڭ ئېمبارگوسىغا ئۇچرىغان ياۋروپا سىياسىيونلىرىنىڭ بىرى بىز تۇنجى قېتىم ساموئېل كوگلاتى ئەپەندىنى مەخسۇس زىيارەت قىلىش پۇرسىتىگە ئېرىشىپ ئۇنىڭدىن نۆۋەتتىكى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم مەسىلىلەرنى سورىدۇق تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ ئۆتكۈزگەن مەخسۇس سۆھبىتىدە بولسۇن.
بېلگىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى پارلامېنت تاشقى ئىشلار كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ساموئېل كوگلاتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشتا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ بېلگىيە بازىرىغا كىرىشىنى چەكلەشتە خىتايغا قارىتا كەسكىن جازا تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇشنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتقان ياۋروپا سىياسىيونلىرىنىڭ بىرى بېلگىيە پارلامېنتىنىڭ يېشىللار پارتىيەسىدىن بولغان كوگولاتى ئەپەندى بېلگىيە پارلامېنتى ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئۆتكەن يىل ئالتىنچى ئايدا بىردەك ئاۋاز بىلەن قارار ماقۇللاپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلغان ۋەھشىيلىكىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلىشىدا ھالقىلىق رول ئوينىغان. مەلۇم بولۇشىچە، سامۇئېل كوگولاتى ئەپەندى ئالدىنقى ھەپتە يېشىللار پارتىيەسىدىن بولغان يەنە بىر پارلامېنت ئەزاسى ستېفان فون ھەك بىلەن بىرلىشىپ بېلگىيە پارلامېنتىغا مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ بېلگىيەگە ئىمپورت قىلىنىشىنى چەكلەش قانۇن لايىھەسىنى سۇنغان. قانۇن لايىھەسىدە مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى بېلگىيەگە ئەكىرگەنلەرگە ئەھۋالىغا قاراپ بىر يىلدىن بەش يىلغىچە قاماق جازاسى بېرىش تەلەپ قىلىنغان. كوگولاتىنىڭ قانۇن لايىھەسى خىتاينىڭ ئالىبابا شىركىتى بېلگىيەنىڭ لېيچ خەلقئارا ئايرودرومىدىن ئىككى يۈز يىگىرمە مىڭ كىۋادرات مېتىرلىق بىر زېمىننى ئىجارىگە ئېلىپ، چوڭ كۆلەملىك بىر ئىسكىلات قۇرغان. شۇنداقلا بۇ يىلنىڭ باشلىرىدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قەشقەر خەلقئارا ئايرودرومى بىلەن لىج خەلقئارا ئايرودرومى ئوتتۇرىسىدا رەسمىي يۈك تىرانسپورت ھاۋا يولى ئېچىپ، قەشقەردىن لىج شەھىرىگە رەسمىي مال يۆتكەش باشلىنىشىنىڭ ئارقىسىدىلا سۇنۇلغان. بىز شۇ مۇناسىۋەت بىلەن سامۇئېل كوگولاتى ئەپەندىنى سۆھبەت پىروگراممىمىزغا تەكلىپ قىلدۇق. ئۇ ئىنتايىن ئالدىراش بولسىمۇ لېكىن ۋاقىت چىقىرىپ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. كوگولاتى ئەپەندى سۆھبىتىمىزنى سىزنىڭ يېقىندا سۇنغان قانۇن تەكلىپ لايىھەسىدىن باشلىساق سىزنىڭ خىزمەتدىشىڭىز ستېفان فون ھاك بىلەن بىرلىشىپ سۇنغان قانۇن لايىھەسىدە دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدا ئىشلەپ چىقىرىلغان قۇل ئەمگىكى مەھسۇلاتلىرىنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلەش ئوتتۇرىغا قويۇلغان سىز بۇ قانۇن لايىھەسى توغرىسىدا تەپسىلىيرەك توختىلىپ باقامسىز يەنى ئۇ قانۇننىڭ نىشان قىلغان باش ئوبيېكتى ۋە ئۇنىڭ مەزمۇنى توغرىسىدا
ئەمەلىيەتتە ھازىرقى ۋەزىيەتنى غەلىتە دېيىشكە بولىدۇ، چۈنكى بېلگىيەدە مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە ئاكتىپ قۇللۇق چەكلىنىپ جىنايەت دەپ بېكىتىلگەن، بۇ قىلمىش بېلگىيە تېررىتورىيەسىدە جىنايى جاۋابكارلىققا تارتىلىدۇ. ھالبۇكى بۇ يەردىكى مەن جىددىي دەپ قارايدىغان مەسىلە شۇ، ئەگەر سىز دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدا مەجبۇرىي ئەمگەككە تايانسىڭىز، ۋە سىز ئۇنىڭدىن مەنپەئەت ئېلىۋاتقان بولۇپ، بۇ مەھسۇلاتلارنى، مەسىلەن، خىتاي، دېموكراتىك كونگو جۇمھۇرىيىتىگە ئوخشاش دۆلەتلەردىن بېلگىيەگە ئىمپورت قىلغان بولسىڭىز، ھېچنېمە بولمايدۇ. قانۇن سىزنى جاۋابكارلىققا تارتمايدۇ. بىز بۇ ئەھۋالنى بايقاپ، ئۇنى ئۆزگەرتىشكە كىرىشتۇق. بىز بېلگىيە پارلامېنتىدىكى يېشىللار پارتىيەسىدىن بولغان خىزمەتداشلىرىمىز بىلەن يېڭى قانۇن لايىھەسى سۇنۇپ، مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى بېلگىيەگە ئىمپورت قىلىشنى جىنايەت دەپ ئېتىراپ قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. كوگلات ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، قانۇن لايىھەسىدە ئەگەر بىرەرسى بىر مەھسۇلاتنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكتە ئىشلەپ چىقىرىلغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، بېلگىيەگە ئىمپورت قىلسا، بىر يىلدىن بەش يىلغا قەدەر قاماق جازاسى بېرىش تەلەپ قىلىنغانىكەن. ئۇ خەلقئارا شىركەتلەرنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكى لاگېرىدا ئىشلەنگەن مايكىلارنى ئىمپورت قىلىشى زامانغا پۈتۈنلەي خىلاپ ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئەگەر سىز بىر مەھسۇلاتنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپ چىقىرىلغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ياكى خەۋىرىڭىز بار تۇرۇپ بېلگىيەگە ئىمپورت قىلسىڭىز سىز سوتتا جاۋابكارلىققا تارتىلىسىز مېنىڭچە خەلقئارالىق شىركەتلەرنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە خىتايدىكى ئۇيغۇرلار قامالغان قۇل ئەمگىكى لاگېرلىرىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مايكىلارنى ياكى كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتىدە بالا قۇللار ئىشلەپچىقارغان كوبالت مەھسۇلاتلىرىنى بېلگىيەگە ئىمپورت قىلىشى زامانغا پۈتۈنلەي خىلاپ بىزنىڭ سۇنغان قانۇن لايىھىمىز كىشىلەر بىلىپ تۇرۇپ بۇ مەھسۇلاتلارنى بېلگىيەگە ئىمپورت قىلسا بىر يىلدىن بەش يىلغا قەدەر جازالاشنى تەلەپ قىلىدۇ ھازىر بىز مەجبۇرىي ئەمگەك دېگەن ۋاقتىمىزدا كىشىلەرنىڭ ئېسىگە دەرھال ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى كېلىدىغان بولدى. سىزمۇ بىلگەندەك خىتايدا مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ كۆلىمى ناھايىتى چوڭ، شۇنداقلا نۇرغۇن ساھەلەرگە چېتىلىدۇ. پاختىدىن تارتىپ يېشىل ئېنېرگىيە، قۇياش ئېنېرگىيەسى تاختىسى دېگەنلەردەك. ئەگەر سىزنىڭ سۇنغان قانۇنىڭىز ماقۇللىنىپ قالسا، بۇنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەشكە قانچىلىك تەسىرى بولىدۇ؟ Well, this is really the goal of responsibilization of big multinationals. بۇ ھەقىقەتەن چوڭ خەلقئارالىق شىركەتلەر ئۈچۈن بىر چاقىرىقتۇر. بىز يەر شارىلىشىش مەسئۇلىيەتسىزلىكنىڭ پارامېتىرىغا ئايلانغانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. بۇنىڭدا تەمىنات زەنجىرىنى نازارەت قىلىش مۇمكىنسىز نەرسىگە ئايلاندى. بىزنىڭ سۇنغان قانۇن لايىھىمىز بېلگىيەدىكى مەھسۇلات ئىمپورت قىلغۇچىلارغا كۆپرەك مەسئۇلىيەت ئارتماقچى. بىز شۇ ئەقەللىي پىرىنسىپنى تەكىتلىدۇق، ئەگەر سىز دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىن مەھسۇلات ئىمپورت قىلماقچى بولسىڭىز، بىز بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك ياكى قۇللار ئەمگىكىدە ئىشلەپچىقىرىلمىغانلىقىنى بىلىشىمىز كېرەك. چۈنكى بىز قۇللار ئەمگىكىگە يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە ھېچقانداق ئورۇن يوق. بۇ قانۇن بىلەن پۈتۈنلەي چەكلىنىشى كېرەك دەپ قارايمىز. مانا بۇ بىز سۇنغان قانۇن لايىھەسىنىڭ قىلماقچى بولغانلىرىدۇر. سامۇئېل كوگلات ئەپەندى يەنە ياۋروپا كومىسسىيەسىنى ئۆتكەن يىلى بەرگەن مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا قارىتا چەكلەش تەدبىرلىرىنى يولغا قويىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ۋەدىسىگە ئەمەل قىلماسلىق بىلەن ئەيىبلىدى.
ئەمەلىيەتتە يالغۇز بېلگىيەدە ئەمەس، ياۋروپا ئىتتىپاقىدىمۇ بۇ توغرىلىق قاتتىق كۈرەش بولۇۋاتىدۇ. ياۋروپا كومىسسىيەسىنىڭ پىرېزىدېنتى ئۇرسۇلا فون دېر لېيېن ئۆتكەن يىلى سېنتەبىردە ياۋروپا پارلامېنتىدا قىلغان سۆزىدە ۋەدە قىلغان ئۇ بارلىق مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ قانۇنسىز قىلىنىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان بولسىمۇ بىراق بۇ ھازىرغا قەدەر ئەمەلگە ئاشمىدى شۇنىڭ بىلەن بىز بېلگىيەنىڭ دۆلەت ئىچىدە بولسىمۇ ھەرىكەتكە ئۆتمەكچى بولۇپ بۇنى جىنايى ئىشلار قانۇنىدىن باشلىدۇق ئەگەر قۇللار ئەمگىكى بېلگىيەدە جىنايەت بولسا ئۇنىڭ ئۈچىنچى بىر دۆلەتتە يۈز بېرىشىنىڭمۇ جىنايەت بولۇشى نورمال ئەھۋال شۇنىسى ئېنىقكى، مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشتىكى ئەڭ قىيىن نۇقتىلارنىڭ بىرى، قايسى مەھسۇلاتنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ياكى نورمال ئەمگەك بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغانلىقىنى ئايرىش. سىز سۇنغان قانۇن لايىھەسى بۇ توغرىسىدا نېمىلەرنى دەيدۇ؟
بىز قانۇن لايىھەمىزدە خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ ئېنىقلىمىسىنى ئىشلەتتۇق، چۈنكى خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ بۇنىڭغا ئائىت ئەھدىنامىسى بار.

ياكى خەلقئارالىق شىركەتلەرنى مەھسۇلاتلىرىنىڭ پاكىز، ئەمگەك قانۇنلىرىغا ئۇيغۇن بولۇشىنى قارار قىلىشقا ياكى ئىسپاتلاشقا چاقىرىمىز. يەنە بىر مەسىلە، سىزمۇ بىلگەندەك قەشقەردىن بېلگىيەنىڭ مۇھىم مال تىرانسپورتى بازىسى بولغان لېيىچ شەھىرىگە يۈك تىرانسپورت ھاۋا يولى ئېچىلغان.

كۆپچىلىك مۇسۇلمان ئۇيغۇرلار ياشايدىغان قەشقەر مەجبۇرىي ئەمگەك زەنجىرى ئەڭ مەركەزلەشكەن جاي بولۇپ، بىز قەشقەر ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدا مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرىنىڭ بارلىقىنى بىلىمىز. بىزنىڭ پۇقرالىرىمىزغا نىسبەتەن كەڭ كۆلەملىك كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى يۈز بېرىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك چوڭ مەسىلىگە ئايلانغان بىر پەيتتە، ياۋروپانىڭ مەركىزىدىكى ئەركىن، دېموكراتىك دۆلەت بولغان بېلگىيە بىلەن ئۇيغۇر خەلقى نۇرغۇن يىللاردىن بېرى

تاراتقۇلار ئىلگىرى بۇ شىركەتنىڭ شىنجاڭ تيەنشۇن تەمىنات چەكلىك شىركىتى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. مەن لېيىچ بىلەن قەشقەر ئارىسىدا يۈك توشۇش مۇلازىمىتى قىلىدىغان خىتاي شىركىتىنىڭ خىتاي كومپارتىيەسى ھاكىمىيىتى بىلەن يېقىن مۇناسىۋىتى بارلىقى، شۇنداقلا ئۇنىڭ

مېنىڭچە، بۇ ھاۋا تىرانسپورت يولى ئېچىلىپ ئۈچ قېتىم يۈك توشۇلغاندىن كېيىن، بېلگىيە بىلەن قەشقەر ئارىسىدا بۇ يولدىن قايتا يۈك توشۇلۇپ باقمىغان. لېكىن مېنىڭ چاقىرىقىم ناھايىتى ئاددىي. بىزنىڭ يېڭى قانۇنىمىز بولۇشى كېرەك. بىز بىر قولىمىزدا ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئەيىبلەپ، يەنە بىر قولىمىزدا،

زىيارەت قىلىشى، بۇ زىيارەت قىلىشلا ئەمەس، مەقسەت ئەسلىدە بىزنىڭ ئارزۇ قىلغىنىمىز، ئۇ يەردە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەقىقەتەن بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان، زۇلۇم قايسى دەرىجىدە، بۇ قىرغىنچىلىق قايسى دەرىجىدە، بۇنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر زىيارەت. مۇنداق ئېيتقان چاغىمىزدا بۇ بىر دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ ۋە ياكى مىنىستىرلارنىڭ ئىقتىسادى ۋە ياكى باشقا زىيارەتلەر بىلەن قوشۇمچە ھالدا ئۇ يەرنى زىيارەت قىلىپ قالىدىغان ئىش ئەمەس، مەخسۇس خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇ يەردە ئېلىپ بېرىۋاتقان جىنايىتىنى، ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان زىيارەت. ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭ، بۇ زىيارەت ئەھمىيىتى ھەر قانداق بىر ۋاقىتتىكىدىن بەك مۇھىم، بۇ دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشى ھەممىدىن بەك مۇھىم. شۇنىڭغا بۇ نامايىش بۇندىن بۇرۇن بولغان پۈتۈن نامايىشلارغا ۋە ياكى پۈتۈن نارازىلىق ھەرىكەتلىرىگە نىسبەتەن پەۋقۇلئاددە ئەھمىيىتى بار. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى دىنىي ئىشلار كومىتېتى مۇدىرى تۇرغۇنجان ئالاۋۇددىن ئەپەندى بۇ قېتىمقى نامايىشنى ياۋروپا دۆلەتلىرىدە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان

بۇ تەشكىلاتلار ئاساسلىق مۇشۇ شۋېتسارىيەگە يەنى جەنۋەگە يېقىن قوشنا مۇشۇ ياۋروپا دۆلەتلىرى بولۇپ ئەندى باشقا دۆلەتلەرگە ئەلۋەتتە قاتناشسا بولىدۇ چاقىرىق ئېلان قىلدۇق. تۇرغۇنجان ئالاۋۇددىن ئەپەندى جەنۋەدە ئۆتكۈزۈلىدىغان بۇ نامايىش ئارقىلىق

تىياتىرنى، سەھنىسىنى كۆرۈپلام كەلمەسلىك ئۈچۈن بىز بۇنىڭغا تەلەپلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويىمىز. تەلەپلىرىمىزنىڭ ئىچىدە مۇستەقىل تەتقىقات، تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ۋە ئاشۇ يەردىكى تۈرمىدىكى زىيالىيلىرىمىز، دىنىي ئالىملىرىمىز، تىجارەتچىلىرىمىز بىلەن كۆرۈشۈش، ئانىڭدىن كېيىن لاگېر شاھىتلىرىنىمۇ بىللە ئېلىپ بېرىپ لاگېرلارنى تەكشۈرۈش ۋە ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلار ۋە ئۇيغۇر سىياسىيەتچىلەرنىمۇ بىرلىكتە ئېلىپ بېرىش. پەقەتلام ئۇ خىتاينىڭ دېگىنى بويىچە ئېلىپ بېرىلماستىن، بىز ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ۋە دۇنيا خەلقلىرىنىڭ ئارزۇسى بويىچە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلماقچى. بۇنىڭ ئەلۋەتتە ئۈنۈمى بولىدۇ.
جەنۋەدە ئۆتكۈزۈلىدىغان بىرلەشمە نامايىش ھەققىدە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان شىۋېتسارىيە شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى

سوئاللىرى ياكى بىز ياردەم قىلىدىغان تەرەپلىرى بولسا ئەلبەتتە بىز تەييار ياردەم قىلىمىز. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ سەپەرۋەرلىكى بىلەن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى بېلگىيەنىڭ پايتەختى بريۇسسېل شەھىرىدىكى ياۋروپا ئىتتىپاقى بىناسىنىڭ ئالدىدا بەش مىڭ كىشىلىك نامايىش ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى. قۇرۇلتاي رەھبەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ خەلقئارالىق چوڭ نامايىش ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئۇيغۇرلار ۋە جازا لاگېرلىرى توغرىسىدا ئون بەش ماددىلىق قارارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىغا

ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. قىسقىچە، CIIC دەپ ئاتىلىدىغان خىتاي ئىنتېرنېت ئۇچۇرلىرى مەركىزىنىڭ بىۋاسىتە بېيجىڭدىن باشقۇرۇلىدىغان China org cn تور بېتى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن ئېتىبارەن چەت ئەلگە قارىتا تەشۋىقاتلىرىنى قانات يايدۇرۇشقا باشلىغان بولۇپ، بۇ تور بېتى خىتايچە، گېرمانچە، فىرانسۇزچە، ئىسپانچە، ئەرەبچە قاتارلىق ئون خىل تىل-يېزىقتا خەۋەرلەر تارقىتىدىكەن. مەخسۇس خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ تەشۋىقاتلىرى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان بۇ تور بەتلەردە ئۇيغۇر دىيارىدا جازا لاگېرلىرى قۇرۇلغان ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىدىن بۇيان ئۇيغۇرلارغا دائىر كۆپلىگەن ساختا ئۇچۇرلار ئۈزۈلمەي ئېلان قىلىنىپ تۇرغان بۇلارنىڭ بىرى بۇ تور بەتنىڭ گېرمانچە سەھىپىسىدە يىگىرمە ئۈچىنچى ئاپرېل ئېلان قىلىنغان خىتاي تورداشلار شىنجاڭدىكى مېخانىكىلىق پاختا تېرىشنى نەق مەيداندىن كۆردى ناملىق خەۋەردۇر مەزكۇر خەۋەر خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارشى بېسىملىرىغا تاقابىل تۇرۇشنى نىشان قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى پاختا تېرىشنىڭ ماشىنىلاشقانلىقىنى كۆز-كۆز قىلىپ، ئامېرىكا باشلىق خىتايغا قارشى غەرب كۈچلىرى ئېيتقاندەك شىنجاڭدا مەجبۇرىي ئەمگەك دەيدىغان نەرسە مەۋجۇت ئەمەس،

بۇنىڭدا پۈتكۈل خىتاي تەۋەسىدە ئۇيغۇر، قازاق، تۇڭگان قاتارلىق ئوندىن ئارتۇق مۇسۇلمان مىللەت بارلىقى، يالغۇز بۇ مۇسۇلمانلارنىڭ ئەرلىرى دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىدىن كەڭ بەھرىمەن بولۇپلا قالماي، يەنە ئاياللىرىنىڭمۇ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىدىن تولۇق بەھرىمەن بولۇۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان. مەزكۇر ماقالىدا ئەلۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى پاجىئەلىك ھاياتىغا ئورۇن بېرىلمىگەن ئۇيغۇر دىيارىدا جازا لاگېرلىرى تەسىس قىلىنىپ مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرلارنىڭ قامالغانلىقى مەسچىتلەرنىڭ چېقىلىپ قۇرئانى كەرىمنىڭ كۆيدۈرۈلگەنلىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتىقاد ئەركىنلىكىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپلا ئومۇميۈزلۈك چەكلەنگەنلىكى تىلغا ئېلىنمىغان ئەمما خىتايدا مۇسۇلمانلار، بۇددىستلار، خىرىستىيان مۇرىتلىرى ۋە كاتولىك مۇخلىسلىرى ئۆز دىنىغا ئەركىن ئازادە ئېتىقاد قىلىپ ياشىيالايدۇ، دېگەنلەر ئالاھىدە تەكىتلىنىپ، ھەتتا ئۇيغۇر، قازاق ئاياللىرىنىڭمۇ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى تولۇق كاپالەتكە ئىگە بولغاندىن سىرت، ئۇلارنىڭ خىتاي ئاياللىرىغا ئوخشاشلا بارلىق ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇقلاردىن تەڭ بەھرىمەن بولىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. ھالبۇكى، ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەقىقىي رېئاللىقنىڭ شاھىتلىرى خىتاينىڭ بۇ بايانلىرىنىڭ پۈتۈنلەي سەپسەتە ئىكەنلىكىنى تىلغا ئېلىشماقتا. لاگېر شاھىتى گۈلباھار جېلىلوۋا قازاقىستان پۇقراسى بولۇپ، ئۇ قولغا ئېلىنىشتىن ئىلگىرى ئۇيغۇر دىيارى بىلەن قازاقىستان ئوتتۇرىسىدا تىجارەت بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلگەن. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنى ئۇ، تېررورچىلارغا ياردەم قىلدى، دېگەن بەتنام بىلەن قولغا ئېلىنغان. گۈلباھار جېلىلوۋا بۇ ھەقتە توختالغاندا، مېنىڭ قولغا ئېلىنىشىمغا پەقەت ئۇيغۇر بولغانلىقىم ۋە مۇسۇلمان بولغانلىقىم سەۋەب بولدى، دېدى.
ئاسسالام ئەلەيكۇم. مەن لاگېر شاھىت گۈلباھار جېلىلوۋا، قازاقىستان ۋاتانداشى. مەن قازاقىستاندا تۇغۇلۇپ ئۆستۈم. يىگىرمە يىل تىجارەت بىلەن شۇ ۋەتىنىمىزدىن ئۈرۈمچىدىن مال ئەكىلىپ قازاقىستان ئالمۇتىدا مال سېتىپ ئايلىنىپ يۈرەتتىم تىجارەت بىلەن ئىككى مىڭ ئون يەتتە بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىسى شۇ ئۈرۈمچىدىن ئوتېلدىن مېنى پولىسلار تۇتقۇن قىلىپ كەتتى مېنىڭ گۇناھىم شۇ ئۇيغۇر بولغان مۇسۇلمان بولغانلىق گۇناھىم بار تېررورىستلارغا ياردەم قىلدى دەپ قالپاقنى كىيدۈرۈپ ئۆلۈم جازاسى بېرىپ مېنىڭ ئىسىملىرىمنى يۆتكەپ خىتاينىڭكى شوفىنجا نومۇرلىرىنى ياغاندىن لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خىتاينىڭ ئۇيغۇر قازاق ئاياللىرىنىڭمۇ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى تولۇق كاپالەتكە ئىگە بولغاندىن سىرت ئۇلار خىتاي ئاياللىرىغا ئوخشاشلا بارلىق ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇقلاردىن تەڭ بەھرىمان بولىدۇ دېگەن بايانلىرىنىڭ ئۇچىغا چىققان يالغانچىلىق ئىكەنلىكىنى لاگېرلارغا تۇنجى بولۇپ قامالغان ئۇيغۇرلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ ئەمەلىيەتتە دىنىي ساھەگە مەنسۇپ كىشىلەر ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
ئەسسالام ئەلەيكۇم مەن شەرقىي تۈركىستان ئۈرۈمچى شەھىرىدىن جازا لاگېرى شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق بولىمەن دېمەك شۇ جايدىكى شۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپسەندىچىلىكلەرگە شاھىت بولغانمەن يەنى شۇ جايدا خىتاي تىل دەرس ئۆتۈش جەريانىدا نۇرغۇنلىغان دەپسەندىچىلىك ئېچىنىشلىق پاجىئەلەرنى ئۆز كۆزۈمدە كۆردۈم خىتاينىڭكى شۇنچىلىك ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قىلىپ تۇرۇپمۇ يەنە تەپ تارتماستىن شۇ جايدىكى ئەرلەر ۋە ئاياللار دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىدىن بەھرىمەن بولۇۋاتىدۇ دەپ بۇنداق جار سالغىنى بۇ بىر قاراپ تۇرۇپ ئوچۇقتىن ئوچۇق بىر يالغانچىلىق بىر سەپسەتە بۇ. ئۇ جايدا خىتاي ئەڭ ئالدى بىلەن كامپا لاگېرلارغا سولىغانلىرىنىڭ ھەممىسى دىنىي زات ئۆلىمالار. بۇلار ئەڭ باشتا مۇشۇنىڭدىن باشلىغان. ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئەكىرىپ سولىغانلارنىڭ ھەممىسى زىيالىيلار، مىليونېرلار، كارخانىچىلار، بايلار، چەت ئەلدە ئوقۇشقا چىقىپ كىرگەنلەر دېگەندەك. دېمەك، بۇ ئۆزى ئەڭ باشتا شۇ دىنىي زاتلارنى يوقىتىپ تۇرۇپ، يەنە تەپ تارتماستىن مۇشۇنداقلارنى، تەشۋىقلارنى قىلىۋاتىدۇ. بۇ خىتاينىڭ ئۆزىنىڭكى بۇ ئادىتى، ھەر زامان، ھەر دائىم مۇشۇنداق قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزلىرى بىر قانۇنلارنى چىقىرىدۇ، دىنىي ئەركىنلىك دەپ، ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭغا قەتئىي ئەمەل قىلمايدۇ. ئۇنىڭدىن سىرت خىتاي يەنە تەپ تارتماستىن، شۇ مەيلى كامپا لاگېرلارغا سولىۋالغانلار بولسۇن، مەيلى سىرتتىكىلەر بولسۇن، سىرتتىكىلەرمۇ ئۈستى ئوچۇق تۈرمىلەردە ياشايدۇ. ئاشۇلارنىڭ ئازراق جانلىرى بارلىرىنىڭ ھەرقاندىغىنى يەنە ئاشۇ قۇل زاۋۇتلىرىغا ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە ئاپىرىپ مەجبۇرىي ئەمگەككە ساۋاتىدۇ. ئاشۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە سەپ تۇرۇپمۇ يەنە تەپ تارتماستىن بىز بۇلارغا ئەمگەك قىلىش پۇرسىتى، خىزمەت قىلىش پۇرسىتى، پۇل تېپىش پۇرسىتىنى بەردۇق. بۇلار ھەر خىل تەربىيىلەشلەردىن نۇرغۇن ھۈنەرلەرنى ئۆگىنىپ چىقتى، دەپ بۇنداق داۋراڭلارنى ساۋاتىدۇ. بۇ ھەممىسى قىپقىزىل يالغانچىلىق، خىتاي ئەكسىنچە مۇشۇنداق تەشۋىقات يالغان تەشۋىقاتلارنى قىلىپ تۇرۇپ بىر ياقتىن يەنە شۇ ئۇيغۇرلارنى ھەر خىل دەھشەتلىك زۇلۇملار بىلەن ئازابلاپ ئۇلارنى يوقىتىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. لاگېر شاھىدى گۈلباھار خاتىۋاجى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا چەت ئەلگە قارىتا ئۈزلۈكسىز يالغان تەشۋىقاتلارنى يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى، ئەينى چاغدا ئۆزى ياتقان ئىككى جازا لاگېردا كۆرگەنلىرىگە بىنائەن ئېيتقاندا، لاگېرغا قامالغان ئاياللارنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ ناماز ئوقۇغان، رومال ئارتقان، بالىلىرىنى دىنىي مەكتەپلەرگە بەرگەن ياكى ھاراق شارابسىز تويلارغا قاتناشقان دېگەندەك ئاتالمىش گۇناھلار بىلەن تۇتقۇن قىلىنغان ئاددىي مەزلۇملار ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ، خىتايدا ئەركىنلىك، كىشىلىك ھوقۇق دېگەنلەر مەۋجۇت ئەمەس. خىتاي ئۆزى تۈزگەن ھەركىم دىنغا ئېتىقاد قىلىش قىلماسلىق ئەركىنلىكىگە ئىگە دېگەن قانۇن ماددىسىنىمۇ ئاللىقاچان دەپسەندە قىلىپ بولدى، دېگەنلەرنى بايان قىلدى. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.